نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىدىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي تەسىر كۈچىنى ياۋروپا دۆلەتلىرىگە قەدەر يېيىشنى مەقسەت قىلىۋاتقانلىقىنى ئىتالىيىدەك دۆلەتلەر ئۈچۈن خىتاينىڭ بۇ قۇرۇلۇشىنىڭ بۇنىڭ ھېچقانداق پايدىسى يوقلۇقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ كەلمەكتە ئىدى مۇخبىرلار ئىتالىيە باش مىنىستىرى جورجا مېلونىنىڭ ئىشخانىسىدىن ئىتالىيىنىڭ نېمە سەۋەبتىن خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىدىن چېكىنىپ چىققانلىقى توغرىسىدا سوئال سورىغان بولسىمۇ ئەمما ئىتالىيە تەرەپ

بىر بەلباغ بىر يول ھەققىدىكى كېلىشىم ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئىمزالانغان بولۇپ، كېلىشىمنىڭ ۋاقتى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايدا توشىدىكەن. ئىتالىيە ھۆكۈمەت مەنبەلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئىتالىيە تەرەپ بۇنىڭدىن ئۈچ كۈن بۇرۇن خىتايغا دۆلەت مەكتۇپى ئەۋەتىپ، خىتاي بىلەن بولغان بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى كېلىشىمىنى يېڭىلىمايدىغانلىقىنى ئۇقتۇرغان.
ئامېرىكىدىكى تەسىرى چوڭ كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدىن بىرى بولغان ئەركىنلىك سارىيى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى ئېلان قىلغان دوكلاتىدا مۇستەبىت ھۆكۈمەتلەرنىڭ مۇھاجىرەتتىكى مۇخبىرلارغا سېلىۋاتقان تەھدىت ۋە ھۇجۇملىرىنىڭ كۆپىيىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان دوكلاتتا يەنە مۇستەبىت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر مۇخبىرلارغا بولۇپمۇ ئۇلارنىڭ ئائىلىسىگە تەھدىت سېلىشى ۋە باشقا ھۇجۇملىرىنىڭ كۆپىيىۋاتقانلىقى ئالاھىدە تىلغا ئېلىنغان دوكلاتتا مۇنداق دېيىلگەن مۇستەبىت ھۆكۈمەتلەر جىسمانىي جەھەتتىن جازالاشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مەجبۇرلاش ۋە قورقۇتۇش ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق ئامېرىكا ۋە باشقا غەرب دۆلەتلىرىدىكى مۇخبىرلارنى جىمىقتۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ كەلمەكتە ئەركىنلىك سارىيى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن باشلاپ يىگىرمە ئالتە مۇستەبىت ھۆكۈمەت تەرىپىدىن ئەپ بېرىلغان ھەر قايسى دۆلەتلەردە ئىشلەۋاتقان مۇخبىرلارنى تۇتقۇن قىلىش يارىدار قىلىش ۋە قەستلەپ ئۆلتۈرۈش ئۇرۇنۇشلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر يۈز ئون ئىككى ۋەقەنى خاتىرىلىگەن لېكىن بۇ سان پەقەت ھەقىقىي ئومۇمىي ساننىڭ بىر قىسمىغىلا ۋەكىللىك قىلىدىكەن. مەزكۇر دوكلاتتا يەنە مۇنداق دېيىلگەن، ھازىر ئامېرىكىدا ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ مۇخبىرى بولۇپ ئىشلەۋاتقان گۈلچېھرە خوجا خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى توغرىسىدىكى خەۋەرلىرى ئۈچۈن خىتاينىڭ ئۆچ ئېلىش نىشانى قىلىنغان ئۇيغۇرلارنىڭ بىرى. ئۇنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى يىگىرمە نەچچە تۇغقانلىرى خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن پاراكەندىچىلىككە ئۇچرىغان، قولغا ئېلىنغان، بەزىلىرى لاگېرلارغا قامالغان. ئىلگىرى ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىدا ئىشلەۋاتقان مەمەتجان جۈمە نۇرىمان ئابدۇرېشىت ۋە ئەسەت سۇلايمان خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى توغرىسىدىكى خەۋەرلىرى ئۈچۈن خىتاي تەرىپىدىن ئۆچ ئېلىنغان ئۇلارنىڭ ئەللىكتىن كۆپ تۇغقانلىرى خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن پاراكەندىچىلىككە ئۇچرىغان ۋە قولغا ئېلىنغان بەزىلىرىنىڭ لاگېرلارغا قامالغانلىقى ھەققىدە دوكلات ئېلان قىلىنغانىدى.
يەر شارى ۋاقىت گېزىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنىدىكى خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىنىڭ يەتمىش بەش يىللىقىنى خاتىرىلەش خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا سۆز قىلىپ خىتاي قەتئىي تەۋرەنمەي كىشىلىك ھوقۇقنى ئىلگىرى سۈرىدۇ ۋە قوغدايدۇ دېگەن

ھالبۇكى كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ ئىجرائىيە مۇدىرى تىرانا ھەسەن ئون ئىككىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنىدىكى مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا خىتاينى كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلىشقا چاقىرغان تىرانا ھەسەن مۇنداق دېگەن خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر رايونىدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈرك مۇسۇلمانلىرىغا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ بۇ جىنايەتلەر ئۇ كىشىلەرنى تۇتقۇن قىلىش قىيناش ئىز دېرەكسىز غايىب قىلىۋېتىش كەڭ كۆلەملىك نازارەت قىلىش مەدەنىيەت بۇزغۇنچىلىقى ۋە دىنىي زىيانكەشلىك ئېلىپ بېرىش

ياۋروپا ئىتتىپاقى پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ ھاۋالىسى بىلەن ئەپ بېرىلغان ئەڭ يېڭى تەتقىقاتتا بايان قىلىشىچە ياۋروپا ئىتتىپاقى تەۋەسىدە سېتىلىۋاتقان كىيىم كېچەكلەردىن ئاز دېگەندە ئوتتۇز توققۇز داڭلىق ماركىنىڭ خىتاينىڭ دۆلەت بەلگىلىگەن ئەمگەك كۈچىنى يۆتكەش پروگراممىسىغا قاتنىشىشقا مەجبۇرلانغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئەمگەك كۈچىنى ئىشلىتىش بەدىلىگە ئىشلەپچىقىرىلغانلىق خەۋپى مەۋجۇت ئىكەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى فرانسىيىنىڭ لې موندې گېزىتىدە بېرىلگەن مەخسۇس دوكلاتتا مۇنداق دېيىلگەن خىتايدا ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئىشلىتىش داۋاملاشماقتا بۇنىڭ ئىچىدە ياۋروپادىكى داڭلىق ماركىلارغا كىيىم كېچەك ئىشلەيدىغان خىتاي شىركەتلىرىمۇ بار زارا نېكس پرادا قاتارلىق كىيىم كېچەك شىركەتلىرى ئاز دېگەندە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلغان خىتاي شىركەتلىرىدىن تۆتى بىلەن ھەمكارلاشقان ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى بىر قىسىم سوتسىيال دېموكراتىك پارتىيىلەردىن بولغان پارلامېنت ئەزالىرى ئەنگلىيە شېففىلد ھالام ئۇنىۋېرسىتېتى تەتقىقات گۇرۇپپىسى ۋە ئۇيغۇر دېموكراتىيە ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەركىزى ۋە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق كۆزەتكۈچىسى قاتارلىق تەتقىقات مەركەزلىرىنىڭ دوكلاتىنى نەقىل كەلتۈرۈپ مۇنداق دېگەن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىق زور مىقداردىكى كىيىم كېچەكلەر ھېچقانداق چەكلىمىگە ئۇچرىماي ياۋروپا ئىتتىپاقىغا يۆتكىلىۋاتىدۇ بۇ ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ سىياسىتى ئىستېمالچىلارنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بۇلغانغان مەھسۇلاتلارنى سېتىۋېلىشتىن توسۇمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ بۇ دوكلات ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ پرېزىدېنتلىرى ئۇرسۇلا ۋون دېر لېيېن ۋە چارلىز مىشېل بېيجىڭغا بېرىپ خىتاي پرېزىدېنتى شى جىنپىڭ بىلەن

ۋە ئاپتونوم رايونلۇق خەلق تەپتىش مەھكىمىسىدە خىزمەت تەكشۈرۈشتە بولغاندا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ستراتېگىيىسىگە قەتئىي ئەمەل قىلىش شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىنى ۋە بىخەتەرلىكىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش قانۇن ۋە تەپتىش ساھەسىنى تەرتىپكە سېلىش ھەققىدە يوليورۇق بەرگەن ما شىڭرۇي بۇ ھەقتە قىلغان سۆزىدە شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭنى قانۇن بىلەن ئىدارە قىلىش ئىدىيىسىنى ئەتراپلىق تەتقىق قىلىش ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىش پارتىيىنىڭ يېڭى دەۋردە شىنجاڭنى باشقۇرۇش ئىستراتېگىيىسىنى قەتئىي ئىجرا قىلىش كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن خىتاي دائىرىلىرىنىڭ يىللاردىن بۇيان شىنجاڭنى قانۇن بىلەن ئىدارە قىلىش نامى ئاستىدا مىللىي باستۇرۇش سىياسەتلىرىنى يۈرگۈزۈشى خەلقئارادا ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ قارىلىۋاتقان ۋەزىيەتتە ما شىڭرۇينىڭ يەنە قانۇن ئارقىلىق ئىدارە قىلىش قانۇن ۋە تەپتىش ساھەسىنى تەرتىپكە سېلىش

ئۆتكەن ھەپتە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا غۇلجىدىكى بىر ئائىلىنىڭ ئۆيىنىڭ مەجبۇرىي چېقىۋېتىلگەنلىكى ئائىلە ئەزالىرىنىڭ قىشنىڭ سوغۇق كۈنلىرىدە تالادا قالغانلىقى ھەققىدە ئۇچۇر تارقالدى مۇخبىرىمىزنىڭ ئېنىقلاشلىرى داۋامىدا بۇ ۋەقەنىڭ غۇلجا ناھىيىسىنىڭ قارىياغاچ يېزا قارىياغاچ كەنتىدە يۈز بەرگەنلىكى ئوخشاش ۋەقەنىڭ باشقا يېزىلاردىمۇ يۈز بېرىۋاتقانلىقى بۇ سەرسانچىلىققا غۇلجا ناھىيىسىدە ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىن باشلاپ مەشغۇلات ئېلىپ بېرىۋاتقان خىتاينىڭ چىڭخۇا ئېنېرگىيە شىركىتىنىڭ سەۋەب بولغانلىقى ئايدىڭلاشتى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ماتېرىياللاردا كۆرسىتىلىشىچە خىتاينىڭ چىڭخۇا ئېنېرگىيە شىركىتى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى غۇلجا ناھىيىسىنىڭ چۇلۇقاي يېزىسىدا بىر ئېلېكتر ئىستانسىسى قۇرغان ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى بۇ ناھىيىنىڭ قارىياغاچ يېزىسىدا بىر كۆمۈر كان ئاچقان جەمئىيەت ئۇچۇرلىرى ۋە ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدىن مەلۇم بولۇشىچە خىتاينىڭ بۇ شىركىتىنىڭ ماكانلىشىشى ۋە ئىشلەپچىقىرىشى ئەتراپتىكى كۆپ ساندىكى ئاھالىلەرنىڭ ئۆيدىن كۆچۈشلىرىگە بەزىلىرىنىڭ بولسا ئۆيسىز قېلىشىغا سەۋەب بولغان ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا چىققان ئەڭ يېقىنقى بىر سىن ئۇچۇرىدا كۆرسىتىلىشىچە غۇلجىدىكى بىر ئاھالىنىڭ ئۆيى ئىككى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى دائىرىلەر تەرىپىدىن مەجبۇرىي چېقىۋېتىلگەن

ئۆي چېقىش ۋەقەلىرىنىڭ ئەتراپىدا يۈز بېرىپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالدى. ۋە ئەھۋالدىن خەۋەردار بىر ئالاقىدار كەنت ئامانلىق مۇدىرىنىڭ تېلېفون نومۇرىنى تەمىنلىدى. بۇ يەردە بىر نەچچەيلەن بار مۇشۇ يەنى كەيفا يېرىنى ئېلىۋاتقانلارچۇ؟ مەن شۇنى قىچقىرىپ قوياي بولمىسا. يا كەنت مەسئۇللىرىنىڭ تېلېفونى دەپ بېرىڭ. ئامانلىق مۇدىرىنىڭ. مەزكۇر ئامانلىق مۇدىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، چىڭخۇا ئېنېرگىيە شىركىتى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى بۇ يېزىدا كان ئاچقان ۋاقتىدا قارىياغاچ كەنتىدىكى بەش مىڭدىن ئارتۇق نوپۇس ئۆيلىرىنى تەرك ئېتىشكە ۋە قاش يېزىسىدىكى

يۆتكىگەن. يۆتكىمەسلىك، كەنت پىلانىدىكى مۇنداق بىر زور كۆلچەم يۆتكىمەس قارىداش پىلانى بولۇپ، بېكەرگە ئورۇنلاشتۇرغان. ئەمما بىر تۈركۈم كىشىلەر بۇ يەرگىمۇ يۆتكىلىشنى رەت قىلىپ، ئەسلىدىكى ئۆي ماكانىدا تىرىكچىلىكىنى داۋاملاشتۇرغان. ھازىر ئۆيى چېقىلىۋاتقانلار مۇشۇ ھەر ئىككى كۆچۈشكە ئۇنىمىغانلار، ئاچ شىپا تېرەككىمۇ بارمىغانلار، بىنامغىمۇ كەلمىگەنلەر، شۇنداقمۇ؟ جايىدا قاپقالغانلار. دېيىلىشىچە، سىن كۆرۈنۈشتىكى ئۆيى ئۆرۈۋېتىلگەن كىشى جېلىل ئۆمەر ئىسىملىك بىر چارۋىچى بولۇپ، ئۇ ئەنە شۇ كۆچۈشنى رەت قىلىپ، قارىياغاچ كەنتىدىكى ئۆزىنىڭ ئەسلى ئۆيىدە ھاياتىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقان ئىكەن. شۇ ئۆتكەن ئايدا بۇ ئۆي چېقىۋېتىلگەن كىشىنىڭكى ئىسمى نېمە؟ شۇ شۇ توردا ئۆزىنىڭ ئەھۋالىنى مەلۇم قىلغان. جېلىل. جېلىل. فامىلىسى نېمە؟ جېلىلنىڭ فامىلىسى ئۆمەر. ئارىدىن تۆت يىل ئۆتكەندە يەنى ئۆتكەن ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى مەزكۇر ئائىلىنىڭ ئۆيىنى مەجبۇرىي چېقىۋەتكەن ئۆي چېقىلغاندا ئائىلىنىڭ ئاساسلىق كىرىم مەنبەسى بولغان قوي كالىلىرى ۋە توخۇلىرىمۇ غايىب بولغان شىنخۇا شىركىتىنىڭ زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان ۋە تېخىچە سەرسانچىلىقتا ياشاۋاتقانلار غۇلجا ناھىيەسىنىڭ چۇلۇقاي يېزىسىدىمۇ مەۋجۇت ئىكەن. بىر مۇشۇ ساقچى خادىمى بولۇش سۈپىتى بىلەن مۇشۇ يېزىدىكى چۇلۇقايدىكى ئۆي چېقىش ئەھۋاللىرىدىن نېمىلەرنى بىلىسىز؟ مېنىڭ ھەم كۆز ئالدىمدا بۇ شىركەتلەرگە مۇشۇ مۇشۇ قۇرۇلۇشلارغا يوللارغا كەلدى بىزنىڭ يوللارمۇ. بۇنىڭغا مەبلەغ سېلىۋاتقىلى بۇنى سېتىۋالماقچى بولغانلار مۇشۇ يەرلىك غۇلجا شەھەرلىك سودىگەرلەردەكمۇ؟ ئاشۇ. ئىچكىرى ئۆلكىلەردىن كەلگەن مانا شۇ قۇرۇلۇش لوبەللىرى. ئاساسەن ئىچكىرى ئۆلكىلەردىن كەلگەنلەر شۇنداقمۇ؟ ئاساسەن مانا شۇ نېمىنىڭ ئاستىغا كىرىدۇ؟ يوق دېيەرلىك ئاساسەن ئىچكى ئۆلكىلەردىن كېلىدۇ. شۇلار سالىدۇ قۇرۇلۇشنى. بۇ يېزىنىڭ يەرلىرى مەزكۇر شىركەت تەرىپىدىن ئىگىلىۋېلىنغان بولغاچقا، يېزىدىكى يېڭى ئۆي ئوچاقلىق بولغان ياشلارغا جايلىق يەر بېرىلمىگەن. ئازما دېھقانلارنىڭ ھېلىقى جۈمۈندەن يېرى كېسىلمەيۋاتىدىغۇ ما يەردە يەر قىس دەپ. جۈمۈندەن دېگەن بۇ ئولتۇراق ئۆينىڭ گېپىمۇ؟ ئولتۇراق ئۆي يەر بېرىلمىدى. بېرىلمەپتۇ ھە ھە. بەش مىڭدىن بېرەتتى. مانا مۇشۇ ئىككى ئۈچ يىل بولدى بۇلار بۇ يەر يوق دەپ بۇ يەرلەرنى پەقەت بەرمىدى. بۇ ياشلار يېزىنىڭ چەت ياقا جايلىرىغا ئۆزلىرى ئۆي سېلىپ ماكانلاشقان. جايلىق يەر بەرمىگەندىن كېيىن بۇلار ئۇ يەر بۇ يەردە ھېلىقى پارچە پۇرات ئېتىزنىڭ بۇرجەكلىرىدىن ئۇ يەر بۇ يەردىن يەر ئېلىپ ئۆي سېلىپ ئولتۇرۇۋاتىدۇ بۇ دېھقان. ئەمما دائىرىلەر بۇ ئۆيلەرنى سوتسىيالىستىك زامانىۋى يېزا قۇرۇلۇش پىلانىغا ئۇيغۇن ئەمەس دەپ قاراپ. بۇنداق ئۆيلەرنى چېقىشقا بۇيرۇغان. مۇشۇ ئۆي چېقىش ئىشلىرىغا بۇ ئالدىنقى سەپتە كىم ۋەزىپە ئۆتەۋاتىدۇ؟ كىملەر ئارىلىشىۋاتىدۇ؟ يېزىنىڭمۇ يا شەھەرنىڭمۇ ياكى ناھىيەنىڭمۇ؟ يېزىنىڭ مەسئۇللىرى سۆزلىشىدۇ، شەھەرنىڭكى بىۋاسىتە كەممەيدۇ يا قۇرۇلۇشنىڭ كەممەيدۇ. سىز بۇ ئىشقا ئارىلىشىۋاتقىنىغا قانچىلىك ۋاقىت بولدى؟ مۇشۇ ئىدىيە خىزمەت ئىشلەۋاتقىنى ئاشۇ ئاھالىلەرگە ئۆيدىن كۆچۈشكە. ئەمدى مەن بۇلار بىلەن تەكچە ئىككى يىل بولدى. بۇ تەۋەلىكتىكى تۇرغۇن تۇرسۇن دېگەن كىشىنىڭ ئۆيى بۇ يىل بەشىنچى ئايدا بىر كېچىدىلا. بۇزۇپ تۈزلىۋېتىلگەن. يېقىندا مۇشۇ ئەرز قىلىپ بارغان كىم بۇ مۇشۇ ئۆي ئۆرۈلۈپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن مۇشۇ سىلىنىڭ مۇشۇ كەنت سىلىنىڭ مۇشۇ تەۋەلىكتىن. تۇرغان ئىسمى. تۇرغۇن تۇرسۇنمۇ؟ ھا تۇرغان تۇرسۇن ھە. شۇ كۈنى سىزنى ۋەزىپە ئۆتىگەن دەيدىغۇ شۇ ئۆينى ئۆرگۈزۈۋەتكەن سىزكەنسىزغۇ. بۇنى ئەمدى ما بىزنىڭ كەنتنىڭ قانۇنىي ۋەكىلى بار. ئەمدى بۇ قانۇنىي ۋەكىل ئاغدۇر دېمىسە باشقا ئادەمنىڭ قولىدىن كەلمەيدۇ بۇ ئاغدۇرۇۋېتىش. يا ئاغدۇرۇۋېتەلمەيمەن يا قۇرۇلۇش قۇرۇلۇش لوبىنى ئاغدۇرۇۋېتەلمەيدۇ ھوقۇقى يەتمەيدۇ بۇنى سىز.

دوكلاتتا ئۇنىڭ ئۈرۈمچىدىكى ئاپتوموبىل زاۋۇتىغا ئەپبارغان تەكشۈرۈش نەتىجىسىدىن مەلۇمات بېرىلگەن لېكىن تەكشۈرۈش نەتىجىسى ۋولكسۋاگېن شىركىتىنى خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق رايونىدىكى زاۋۇتىنى تاقاشقا چاقىرىپ كېلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنى ئۈمىدسىزلەندۈرگەن بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر گېرمانىيەنىڭ داڭلىق ئاپتوموبىل شىركەتلىرىدىن ۋولكسۋاگېن گۇرۇھى بەشىنچى دېكابىر كۈنى ئۆزىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى ئاپتوموبىل زاۋۇتىغا قارىتا ئېلىپ بارغان مۇپەتتىش دوكلاتىنىڭ نەتىجىسىنى ئېلان قىلىپ تەكشۈرۈشتە ئۇنىڭ ئۈرۈمچىدىكى ئاپتوموبىل زاۋۇتىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا ئائىت ھېچقانداق دەلىل بايقالمىغانلىقىنى ئېلان قىلغان ۋولكسۋاگېن گۇرۇھى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىنى تاقاش ھەققىدىكى بېسىمى ۋە گېرمانىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ يىل بىرىنجى ئايدىن باشلاپ ئىجرا قىلىشقا باشلىغان تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ تەلىپىگە بىنائەن بۇ يىل ئالتىنچى ئايدا ئۆزىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىغا قارىتا ئەمگەك تەكشۈرۈشى ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئىدى volkswagen شىركىتىنىڭ ئاشكارىلىشىچە مەزكۇر شىركەت ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىغا قارىتا مۇپەتتىش تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى گېرمانىيەدىكى لۆنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋە سودا مەسئۇلىيىتى ناملىق ئەمگەك مۇپەتتىش تەشكىلاتىغا ھاۋالە قىلغان ھالبۇكى، لۆنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋە سودا مەسئۇلىيىتى تەشكىلاتى ۋولكسۋاگېننىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىغا قارىتا ئەمگەك تەكشۈرۈشى ئېلىپ بېرىشتە خىتاينىڭ شېنجېن شەھىرىدىكى بىر قانۇن شىركىتى بىلەن ھەمكارلاشقان. ۋولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ بەشىنچى دېكابىر ئېلان قىلغان مەلۇماتىدا ئاشكارىلىنىشىچە، ئەمەلىي تەكشۈرۈشنى ئىجتىمائىي مۇپەتتىشلىك، خەلقئارا ۋە خىتاي قانۇنلىرىدا مول تەجرىبىسى بولغان شېنجېندىكى قانۇن شىركىتى ئۈستىگە ئالغانىكەن. ھالبۇكى، ۋولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ تەكشۈرۈش دوكلاتىنىڭ ئىشەنچلىك دەرىجىسى دەرھال بۇ ساھەدىكى مۇتەخەسسىسلەر ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدا سوئال پەيدا قىلدى. ئۇلارنىڭ قارىشىچە، خىتاينىڭ رېئاللىقى ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ مەۋجۇت ۋەزىيىتىدە ۋولكسۋاگېننىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىغا قارىتا مۇستەقىل ۋە بىتەرەپ تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش مۇمكىنچىلىكى يوق ئىكەن. ۋولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ سىجىللىق ۋە بىر پۈتۈنلۈك ئالاقە ئىشلىرى دىرېكتورى نىكولاي لودى ئالتىنچى دېكابىر بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا دوكلاتنىڭ قىسقىچە خۇلاسىسى ئېلان قىلىنغانلىقىنى بۇ دوكلاتنىڭ تولۇق مەزمۇنىنى بىز بىلەن ئورتاقلىشالمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى نىكولاي لودىنىڭ كۆرسىتىشىچە ئۇ بۇ تەكشۈرۈشنىڭ تەپسىلاتىغا دائىر مەسىلىلەرگە باھا بېرەلمەيدىكەن. نىكولاي لودى مۇنداق دېدى، بىز مۇپەتتىش دوكلاتىنىڭ تولۇق مەزمۇنىنى ئېلان قىلمايمىز، بىز پەقەت دوكلاتنىڭ خۇلاسە قىسمىنى ئېلان قىلدۇق. لېكىن مەن لۆنىڭ شىركىتى بىلەن خىتايدىكى قانۇن شىركىتى توختاملىشىپ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتقا قارىتا ئېلىپ بارغان تەكشۈرۈش خىزمىتىگە مۇناسىۋەتلىك ھەر قانداق مەسىلىگە باھا بېرەلمەيمەن. بۇ مېنىڭ باھا بېرىش كاتېگورىيەمدىكى ئىش ئەمەس. لېكىن نىكولاي لودى ۋولكسۋاگېن شىركىتى خىتايدا سانلىق مەلۇمات توپلاش، تەمىنلەش ئىشلىرىنىڭ مۈشكۈللۈكىنى ئېتىراپ قىلىدىغانلىقى، خىتايدا ئەمگەك مۇپەتتىش خىزمىتى ئېلىپ بېرىشنىڭ مۇرەككەپلىكىنى قەيت قىلدى. ئۇ مۇنداق دەيدۇ: تەكشۈرگۈچىلەر خىتاي قانۇنىدىكى يېقىنقى ئۆزگىرىش سەۋەبىدىن خىتايدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشتا سانلىق مەلۇمات توپلاش ۋە يۆتكەشنىڭ تەكشۈرۈش ئۈچۈن مۇۋاپىق ھۆججەتلەرگە ئېرىشىشنىڭ خىرىسقا دۇچ كېلىدىغانلىقىنى بىلىدۇ. ناھايىتى ئېنىقكى، خىتايدا مەلۇم شەرتلەر ئەمگەك مۇپەتتىشىنىڭ تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشىنى تېخىمۇ مۇرەككەپلەشتۈردى. شۇڭا بۇ تەكشۈرۈشكە مۇناسىۋەتلىك بارلىق ئۇچۇر ۋە مەلۇماتلارغا شىركىتىمىز ئېلان قىلغان خۇلاسە دوكلاتىدىن ئېرىشەلەيسىز. بىراق Volkswagen-نىڭ دوكلاتىنىڭ ئىشەنچلىك دەرىجىسى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە بەزى غەرب پارلامېنتلىرى تەرىپىدىن ئۇنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق رايونى دەپ تەرىپلىنىپ كەلگەن بۇ رايوندىكى زاۋۇتىنى تاقاشنى تەلەپ قىلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدا تېخىمۇ كۆپ سوئال پەيدا قىلماقتا. گېرمانىيە تەھدىت ئاستىدىكى خەلقلەر جەمئىيىتىنىڭ قارىشىچە بۇ تەكشۈرۈشنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئېغىر ۋەھشىيلىك سادىر قىلىۋاتقان بۇ رايوندا ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالماسلىق كېرەككەن بۇ تەشكىلاتنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىشلىرىغا مەسئۇل دىرېكتورى خانو شەدلېر ئالتىنچى دېكابىر زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ۋولكسۋاگېن ۋە بۇ تەكشۈرۈشنى ئېلىپ بارغان ئورۇننىڭ ئۇنىڭغا تېخىمۇ كۆپ چۈشەنچە بېرىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈردى. خانو شەدلېر مۇنداق دەيدۇ، مەن تەكىتلىمەكچى بولغان بىرىنچى نۇقتا، بۇ تەكشۈرۈشنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي تىللىق خەلقلەرگە قارىتا كەڭ كۆلەملىك ۋەھشىيلىك سادىر قىلىۋاتقان ئەھۋالدا ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى ھەرگىز ئۇنتۇپ قالماسلىق كېرەك. ئىلگىرى تەقىبلەشلەر سەۋەبىدىن بۇ رايوندىن ئايرىلغان بىر قانچە ئەمگەك مۇپەتتىش شىركىتىگە سېلىشتۇرغاندا بۇ قېتىملىق تەكشۈرۈش ئىنتايىن مۈشكۈل ئەھۋالدا ئېلىپ بېرىلغان شۇڭا ۋولكسۋاگېن شىركىتى بىلەن بۇ تەكشۈرۈشنى ئېلىپ بارغان ماركۇس لۆنىڭ بۇنىڭ قانداق يوللار بىلەن ئېلىپ بېرىلغانلىقىغا قارىتا تېخىمۇ كۆپ چۈشەنچە بېرىشكە ئېھتىياجلىق ۋولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ قەيت قىلىشىچە، مۇپەتتىش شىركىتى بۇ يىل ئون بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىگە قەدەر ۋولكسۋاگېننىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىدا ئىشلەيدىغان بىر يۈز توقسان يەتتە نەپەر خىزمەتچىگە قارىتا تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان بولۇپ، بۇلارنىڭ بىر يۈز ئەللىك نەپىرى خىتاي خىزمەتچى، قىرىق يەتتە نەپىرى ئۇيغۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاز سانلىق مىللەتلەر ئىكەن. ۋولكسۋاگېن زاۋۇتىدىكى ئاز سانلىق مىللەتلەر خىزمەتچىلىرىنىڭ يىگىرمە ئۈچ پىرسەنتىنى ئۇيغۇرلار تەشكىل قىلىدىغانلىقى بىلدۈرۈلمەكتە. ۋولكسۋاگېننىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتىدا تەكشۈرۈش ئارقىلىق خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ يىگىرمە توققۇز بىر يۈز ئون بىر ۋە بىر يۈز ئون بەشىنچى نومۇرلۇق ئەھدىنامىلىرىغا خىلاپ ھېچقانداق ھادىسە بايقالمىدى مۇپەتتىش قىلغۇچى ئورۇن زاۋۇتتىكى خىزمەتچىلەر ئارىسىدا مەجبۇرىي ئەمگەك ياكى ئىشلەمچىلەرنى مەجبۇرىي ئىشلىتىشنىڭ ھېچقانداق ئالامىتىنى بايقىمىدى دېيىلگەن بىراق ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى ئادرىئان زېنز ئالتىنچى دېكابىر ئېكىستە ئېلان قىلغان ئۇچۇرىدا، يېڭى شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى دەلىللەردىن رايوندىكى كەسپىي ماھارەت ئۆگىتىش ئورۇنلىرىنىڭ ۋولكسۋاگېن بىلەن بىرلىشىپ ئەمگەك يەرمەنكىسى ئۆتكۈزگەنلىكى، ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ خىل كەسپىي ماھارەت ئۆگىنىش ئورۇنلىرىغا قايتا تەربىيەلەش لاگېرلىرىدىن ئەۋەتىلگەنلىكى مەلۇم بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئادرىيان زېنزنىڭ ئاشكارىلىشىچە، ساقچى ھۆججەتلىرى ئادىلجان ھاشىم ئىسىملىك بىر ئۇيغۇرنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئونىنچى ئايدا تۇتقۇن قىلىنىپ، ئون سەككىزىنچى يىلى بىرىنچى ئايدا كەسپىي ماھارەت ئۆگىتىش ئورنىغا ئەۋەتىلگەنلىكىنى، ئۇنىڭ بۇ خىل زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچى كىشىلەردىن بىرى ئىكەنلىكىنى كۆرسەتمەكتىكەن. لېكىن نىكولاي لاودى ۋولكسۋاگېننىڭ رايوندىكى كەسپىي تەربىيەلەش ئورۇنلىرى بىلەن ھەمكارلاشقانلىقىنى رەت قىلماقتا. ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە، ۋولكسۋاگېن يېقىنقى بەش-ئالتە يىل مابەينىدە ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىغا خىزمەتچى قوبۇل قىلىپ باقمىغان. نىكولاي لاودى، ئەگەر بايانلاردا بىزنىڭ ياكى ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتنى باشقۇرۇۋاتقان شىركەتنىڭ تەربىيەلەش ئورۇنلىرى بىلەن بىرلىشىپ ئىش قىلغانلىقىمىز ياكى ئۇلار بىلەن ھەمكارلاشقانلىقىمىز ئېيتىلغان بولسا، بىز شۇنى ئېيتالايمىز، بىزنىڭ بۇ خىل كەسپىي تەربىيەلەش ئورۇنلىرى بىلەن ھېچقانداق ھەمكارلىقىمىز بولمىدى. بىز يېقىنقى بەش ئالتە يىلدىن بېرى زاۋۇتىمىزغا ھېچقانداق يېڭى خىزمەتچى قوبۇل قىلىپ باقمىدۇق، دەپ كۆرسەتتى. ھالبۇكى، لۆنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋە سودا مەسئۇلىيىتى تەشكىلاتىنىڭ مەسئۇلى ماركۇس لۆنىڭنىڭ مۇخبىرىمىزغا ئېيتىشىچە، ئۇلار ۋولكسۋاگېننىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىنى ئەركىن تەكشۈرۈشكە مۇۋەپپەق بولغان. ماركۇس لۆنىڭ ئالتىنچى دېكابىر مۇخبىرىمىزغا ئەۋەتكەن يازما باياناتىدا ۋولكسۋاگېننىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىدا ئىشلەيدىغان بىر يۈز توقسان يەتتە نەپەر خىزمەتچىنىڭ يېقىنقى ئۈچ يىللىق خىزمەت توختامى ۋە مائاش ئەھۋاللىرىنى تەكشۈرگەنلىكى قىرىق قېتىم سۆھبەت ئۆتكۈزگەنلىكى شۇنىڭدەك زاۋۇتنى ئەركىن تەكشۈرۈشكە مۇۋەپپەق بولغانلىقىنى يىغقان سانلىق مەلۇماتلارنىڭ ئىزچىللىقى ۋە مۇۋاپىق ياكى ئەمەسلىكىنى سېلىشتۇرغانلىقىنى بىلدۈرگەن لېكىن ھاننو شېدلېرنىڭ قارىشىچە مەزكۇر رايوننىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ھېچقانداق بىر ئىشنى ئۆز ئەركىنلىكى بىلەن قىلىۋاتقانلىقىغا ھۆكۈم قىلىش مۇمكىنچىلىكى يوق ئىكەن. ھاننو شېدلېر مۇنداق دەيدۇ، ئىشچىلارنىڭ ئۆز ئەركىنلىكى بىلەن كەلگەنلىكىنى بىلمەيمىز، بۇنى بىلەلمەيمىز. چۈنكى رايوندا مىليونلىغان ئۇيغۇر جازا لاگېرلىرىغا قامالغان، يۈز مىڭلىغان كىشى تۈرمىلەردە ياتماقتا، نۇرغۇن كىشى مەجبۇرىي ئەمگەككە تۇتۇلماقتا. شۇڭا بۇ رايوندا مۇستەقىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش مۇمكىنچىلىكى يوق لۆنىڭ ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە ئۇنىڭ تەكشۈرۈشى چەكلىك دائىرىدە زاۋۇت بىلەن چەكلەنگەن بولۇپ رايوندىكى سىياسىي ئارقا كۆرۈنۈش نەزەرگە ئېلىنمىغان مېنىڭچە ئۇ سۆزىنى مەقسەتلىك ۋە ناھايىتى ئېھتىيات بىلەن تاللاپ ئىشلەتكەن بولۇپ شىنجاڭدىكى مەۋجۇت مەسىلىنى ئاتلاپ ئۆتۈپ كەتكەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بولسا ۋولكسۋاگېننىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىنى ئۇيغۇر رايونىدا يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدىغانلىقىنى تەكىتلىمەكتە بۇ تەشكىلاتنىڭ ئالتىنچى دېكابىر ئېلان قىلغان باياناتىدا ئېيتىشىچە خىزمەتچىلەرنى تەكشۈرۈش كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئەمگەك ئەھۋالىنى تەكشۈرۈشتە ئىنتايىن مۇھىم بولسىمۇ بىراق زىيارەت قىلىنغۇچىلار ئۆزلىرىنىڭ ۋە ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ بىخەتەرلىكىدىن ئەنسىرىگەن ئەھۋالدا ئىشەنچلىك ئۇچۇر بىلەن تەمىن ئېتەلمەيدىكەن. Volkswagen-نىڭ تەكشۈرۈش دوكلاتى ياۋروپا كېڭىشىنىڭ پىرېزىدېنتى چارلىز مىشېل بىلەن ياۋروپا كومىتېتىنىڭ رەئىسى فون دېر لەيېن خانىم يەتتىنچى دېكابىر كۈنى بېيجىڭدا ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاي باشلىقلار يىغىنىغا قاتنىشىدىغان بىر ۋاقىت ئېلان قىلىندى مەلۇم بولۇشىچە كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتى تۆتىنچى دېكابىر ياۋروپا رەھبەرلىرىگە خەت يېزىپ سۆھبەتتە ئۇلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىگە قاتتىق پوزىتسىيە تۇتۇشى خىتاي دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدا باستۇرۇشنى كۈچەيتىۋاتقان ئەھۋالدا ئۇنىڭ بىلەن نورمال مۇناسىۋەت قىلمايدىغانلىقىنى ئېيتىشى ھەم ئۇنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت باشقا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى جاۋابكارلىققا تارتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشىنى تەلەپ قىلغان ئىدى
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تەشەببۇسى بىلەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى

كۈنىدە دۇنيا مىقياسىدا كەڭ كۆلەمدە نامايىش قىلىش چاقىرىقى ئېلان قىلدى. بۇ ھەقتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، توققۇزىنچى دېكابىر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى كۈنىنى خاتىرىلەشنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدە توختالدى.
توققۇزىنچى دېكابىر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەش كۈنى.

بىر قانچە يۈز كىشىنىڭ ئاغزاكى يازما شەكىلدىكى گۇۋاھلىقلىرىنى ئېلىپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى بۇ گۇۋاھلىقلار بۇ بەلگىلەرگە ئاساسلانغان ھالدا ئالتىنچى ئايدا، توققۇزىنچى ئايدا ۋە ئون بىرىنچى ئايدا بولۇپ كەينى-كەينىدىن ئۈچ ئايرى-ئايرى سوت ئورۇنلاشتۇرۇپ ۋە بۇنى پۈتۈن دۇنياغا نەق مەيداندىن تارقىتىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر خەلقى ئۈستىدە ئېپ بېرىۋاتقان بۇ قىرغىنچىلىق مۇناسىۋىتى بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۈستىدىن بىر سوتلاش، گۇۋاھلىق بېرىش ئۆتكۈزگەن ۋە ئوتتۇرىغا قويغان گۇۋاھلىقلار، تەمىنلىگەن ماتېرىياللار، بەلگىلەر، ھۆججەتلەرگە ئاساسلىنىپ تۇرۇپ، ئۇيغۇر سوتى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنىسى ھۆكۈم ئېلان قىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېپ بېرىۋاتقان بۇ قىرغىنچىلىقىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە تەن جازاسى دەپ قوبۇل قىلدى. بۇ سوتنىڭ بۇ ھۆكۈم ئېلان قىلغان كۈننى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەش كۈنى دەپ جاكارلاپ، ھەر يىلى دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا شەرقىي تۈركىستانلىقلار بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى خاتىرىلەشكە چاقىرىق قىلغان. شۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئۆتكەن يىل تۇنجى قېتىم دۇنيانىڭ كۆپ دۆلەتلىرىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى كۈنىنى خاتىرىلەش كۈنىدە ھەر خىل شەكىلدىكى پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈپ دۇنيانىڭ دىققىتىنى بۇ ئېغىر قىرغىنچىلىققا تارتتى. بۇ كۈننى خاتىرىلەش دېگەندىكىدەك بىرى پۈتۈن دۇنيادا قايتا تەكرارلانمايدۇ دەپ ۋەدە قىلىنغان بىر قىرغىنچىلىقنىڭ قايتىدىن بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە تەكرار قىلىۋاتقانلىقىدىن ئىبارەت بۇ رېئاللىقنى دۇنياغا بىلدۈرۈپ دۇنيانىڭ دىققەت ئېتىبارىنى تارتىش جەھەتتىن مۇھىم. ئىككىنچىدىن، بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە ھازىرغىچە داۋام قىلىۋاتىدۇ. بۇ داۋام قىلىۋاتقان بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىققا دۆلەتلەرنىڭ قانۇنىي مەسئۇلىيەتلىرىنى ئېسىگە سېلىش، ئىنسانىيەتنىڭ ئەخلاقىي مەجبۇرىيەتلىرىنى ئېسىگە سېلىش نۇقتىئى نەزىرىدىن بۇ كۈننى خاتىرىلەش بەك مۇھىم. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇيغۇرلارنىمۇ، چەت ئەللەردىكى دۇنيانىڭ ھەر قايسىدىكى قېرىنداشلىرىمىزنى بۇ كۈننى ئۇنتۇپ قالماسلىققا خەلقىمىزنىڭ بىر قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى ھەر زامان ئېسىمىزدە تۇتۇشقا ۋە ئېسىمىزدە تۇتۇش بىلەن بىرگە بۇنى توختىتىش ئۈچۈن ئۆزىمىزنىڭ بىر مىللىي دىنىي ۋىجدانىي مەجبۇرىيەتلىرىنى ئادا قىلىشىمىزنىڭ زۆرۈرىيىتىنى چۈشىنىشكە دالالەت قىلىش نۇقتىنەزىرىدىن ئىنتايىن مۇھىم.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بۇ يىغىندا توققۇزىنچى دېكابىر كۈنىنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى كۈنى قىلىپ بېكىتكەنلىكىنىڭ بىر يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن شەرقىي تۈركىستان

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇئاۋىن رەئىسى زۇبەيرە شەمسىدىن خانىممۇ رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ توققۇزىنچى دېكابىر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى كۈنى ھەققىدە كۆز قارىشىنى بايان قىلدى.
بىزچە بۇ ناھايىتى بىر مۇھىم كۈن، بۇنىڭ ئەھمىيتىنىڭ ئاساسلىقى قىسقىچە ئېيتقان ۋاقىتتا بىز بىر مىللەت سۈپىتىمىز بىلەن، يەنى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى تەرەپىدىن قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇر مىللىتى سۈپىتىمىز بىلەن، ئۆزىمىزنىڭ بېشىغا كەلگەن بۇ قىرغىنچىلىق كۈنىنىڭ ھە دۇنيادىكى بىر سوت مەھكىمىسىدە ئېتىراپ قىلىنىشى بۇ بىر چوڭ ئىش. ھە دېمەك، يىللاردىن بېرى مۇشۇ خىتاي بىزنىڭ ۋەتەننى بېسىۋالغاندىن بېرى ئېلىپ بېرىلىۋاتقان باستۇرۇشنىڭ ھەممىسىنىڭ ئاخىرىدا ئەكېلىپ بىزنى بىر قىرغىنچىلىققا مەھكۇم قىلغانلىقىنى، مۇنداق ئېيتقاندا، دۇنيا ئېتىراپ قىلدى، خەلقئارا ئېتىراپ قىلدى، بىر قانۇنىي سوت مەھكىمىسى ئېتىراپ قىلدى دېگەنلىك.

مۇشۇنداق تەشكىلاتلارنىڭ ھەممىسىنىڭكى ئۇيغۇر خەلقىگە قارىتىلىۋاتقان مۇشۇ خىتاينىڭ قىرغىنچىلىقى ھەم مۇشۇنى توختىتىشقا چوقۇم كۈچ چىقىرىشنىڭكى بىر مەجبۇرىيەت ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بۇ ئۇيغۇر خەلقىگە خىتاينىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ قىرغىنچىلىقى پەقەت ئۇيغۇرلارغىلا قارىتىلىۋاتقان بىر قىرغىنچىلىق ئەمەس، ئىنسانىيەتكە قارشى بىر جىنايەت.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئومۇمىي ۋەكىللەر يىغىنىدا ئېلىنغان قارارلار بويىچە توققۇزىنچى دېكابىر گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدە كەڭ كۆلەملىك نامايىش ئېلىپ بېرىش پىلانلانغان. قۇرۇلتاي رەئىسى دولقۇن ئەيسا بۇ مۇناسىۋەت بىلەن قۇرۇلتاي تور تېلېۋىزىيەسىدىن مەخسۇس چاقىرىق ئېلان قىلغان. بۇنىڭدىن باشقا، ئون بىرىنچى دېكابىر كۈنى ئامېرىكا پارلامېنتىدا بۇ ھەقتە مەخسۇس يىغىن ۋە ئاخبارات ئېلان قىلىش پائالىيىتى، ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى تەرىپىدىن ئۇيغۇرلارنى قوللايدىغان ياپونلۇقلار بىلەن بىرگە ھەرقايسى شەھەرلەردە نۇتۇق سۆزلەش تەشۋىقات ۋاراقچىلىرىنى تارقىتىش ۋە نامايىش پائالىيەتلىرى لوندوندا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى بىلەن بىرگە بىرلەشمە نامايىش تۈركلەرگە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تونۇشتۇرۇش يىغىنى ۋە ئون بىرىنچى دېكابىر قانۇن مەكتىۋىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە مەلۇمات بېرىش پائالىيىتى شۇنداقلا كانادا شىۋېتسىيە، نورۋېگىيە، ئاۋسترالىيە، فىرانسىيە، بېلگىيە، شىۋېتسارىيە، تۈركىيە قاتارلىق جايلاردا بۇ كۈننى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن ھەر خىل پائالىيەت ۋە نامايىشلار ئۆتكۈزۈلمەكچى ئىكەن.
ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس خانىم ھەر قايسى دۆلەتلەر ھۆكۈمەتلىرى ۋە پارلامېنتلىرىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تونۇتۇش پائالىيەتلىرىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە ئىرېلاندىيە پايتەختى دابلىنغا يېتىپ كېلىپ ئۇ يەردىكى بىر ھەپتىلىك پائالىيەتلىرىنى باشلىۋەتكەن تۆەندە دابلىندىكى ئۇچرىشىشلارغا ئائىت تەپسىلىي خەۋەرنى گېرمانىيىدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلە. ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەھبىرى روشەن ئابباس خانىمنىڭ ئىرېلاندىيە پايتەختى دۇبلىندىكى بىر ھەپتىلىك پائالىيىتى بەشىنچى دېكابىر باشلانغان. ئۇ شۇ كۈنى چۈشتىن بۇرۇن سائەت ئون بىردا ئىرېلاندىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىدا ئۇچرىشىش ئېلىپ بېرىپ، ئۇيغۇرلار نۆۋەتتە دۇچ كېلىۋاتقان ئېغىر ۋەزىيەت ھەققىدە مەلۇمات بەرگەن. يىغىنغا ئىرېلاندىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى بۆلۈمىنىڭ خىتاي ئىشلىرىغا مەسئۇل مۇئاۋىن رەئىسى ساراھ ھامىلتون خانىم رىياسەتچىلىك قىلغان.

ئاۋاز چىقىرىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى بايان قىلغان. بىراق، رۇشەن ئابباس خانىمنىڭ ئىرېلاندىيە رادىيو تېلېۋىزىيە قاناللىرىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىدىن ئالدىن خەۋەر تاپقان خىتاينىڭ ئىرېلاندىيەدىكى ئەلچىخانىسى ئاخبارات ئورگانلىرىغا خەت يېزىپ، شىنجاڭ مەسىلىسى خىتاينىڭ ئىچكى ئىشى، ھۆكۈمىتىمىزنىڭ يولغا قويۇۋاتقىنى تېررورىزمغا قارشى ھەرىكەتتۇر، ئۇيغۇرلار ھازىر ناھايىتى خاتىرجەم، بەختىيار ياشىماقتا، دېگەندەك سەپسەتىلىرىنى بازارغا سالغان. رۇشەن ئابباس خانىم خىتاينىڭ بۇ خىلدىكى ساختىكارلىقلىرىغا لايىقىدا رەددىيە بەرگەن. خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭكى ستېيتمېنت يېزىپ، سۆز يېزىپ ئېۋەتىپتۇ. شۇ يالغانلىرىنى تەكرارلاپ ئۇنى ئوقۇدى شۇ پروگراممىدا. بۇ دېگەن خىتاينىڭ ئىچكى ئىشى يوق بۇ دەپ دېگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېگەن خىتاينىڭ ئىچكى ئىشى ئەمەس. بىر مىللەتنى ئۇ مىللەتنىڭكى كىملىكى، دىنى، تىلى سەۋەبلىك نېمە قىلغان دەپ.

سۆھبەت ئەسناسىدا ئۇ خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى تۇنجى بولۇپ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇملار ھەققىدە دوكلات ئېلان قىلغان بىر تەشكىلات ئىكەنلىكىنى، ئەمما شۇندىن بۇيان بۇ تەشكىلاتنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە يېتەرلىك كۆڭۈل بۆلەلمىگەنلىكىنى، بولۇپمۇ جازا لاگېرلىرى قۇرۇلۇپ، مىليونلىغان ئۇيغۇرلار ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ قۇربانىغا ئايلانغان بۇ يىللاردا مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن تۈزۈك ئاۋازىنى چىقىرالمىغانلىقىنى، بۇنىڭدىن ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ كۆپ ئۈمىدسىزلەنگەنلىكىنى تەكىتلىگەن. رۇشەن ئابباس خانىمنىڭ بەشىنچى دېكابىردىكى يەنە بىر ئەھمىيەتلىك پائالىيىتى دۇبلىن ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۆتكۈزۈلگەن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشى ۋە ئون يىللىق قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتىگە قارىتا دۇنيانىڭ ئىنكاسى ناملىق يىغىندا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇش بولغان. بۇ يىغىن ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى شى جىنپىڭ ئۇيغۇر رايونىدا باشلىغان ئۈچ خىل كۈچلەرگە قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتىدىن تارتىپ جازا لاگېرلىرىنى تەسىس قىلغۇچە ۋە جازا لاگېرلىرى قۇرۇلۇپ مىليونلىغان ئۇيغۇرلار ئىرقىي قىرغىنچىلىققا دۇچ كەلگۈچە بولغان ئون يىلدا يۈز بەرگەن ئۇيغۇر پاجىئەسىگە بېغىشلانغان.

ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن ھازىرغا قەدەر خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى مىللەت سۈپىتىدە يوقىتىش ئۈچۈن قوللىنىپ كەلگەن ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقلىرىنى ئەتراپلىق ئوتتۇرىغا قويغان. يىغىننىڭ ئاخىرسىدا سوئال جاۋاب بولغان يىغىن ئىشتىراكچىلىرىدىن بىرىنىڭ بىز بىر ئىرلاندىيەلىك بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئۇيغۇرلارغا قانداق ياردەم قىلالايمىز دېگەن سوئالىغا روشەن ئابباس خانىم جاۋاب بېرىپ، ئەگەر ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىمەن دېسە، ھەر بىر ئىرېلاندىيەلىكنىڭ قولىدىن كۆپ ئىشلار كېلىدىغانلىقىنى مىساللىرى بىلەن ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتكەن.
مەن بۇ سوئالغا ئىرېلاندىيە خەلقى بولسا غەرب قىممەت قارىشىغا دېموكراتىيە ۋە ئەركىنلىككە ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىدىغان بىر مىللەت، لېكىن خىتاي دىكتاتورلۇق ھۆكۈمىتى بولسا غەربنىڭ ئەركىنلىكى، دېموكراتىيەسى ۋە قىممەت قاراشلىرىنىڭكى ئورنىغا

ئاندىن كېيىن خىتاي ماللىرىنى بايكوت قىلىش، ئاندىن ئىرېلاندىيە ھۆكۈمىتىگە بېسىم قىلىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش يولىدا ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىرىش، شۇنىڭ بىلەن تەڭ ئىرېلاندىيە ھۆكۈمىتىگە خەت يېزىپ، ئالدىمىزدىكى ئايدا ب د ت دا بولىدىغان خىتاي دۆلىتىنىڭكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىنى قەرەللىك كۆزدىن كەچۈرۈشىدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى جىددىي تۈردە بىر كۈنتەرتىپكە ئەپ كېلىش ئۈچۈن كۈچ چىقىرىشنى تەلەپ قىلىش دېگەندەك، يانى ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىمەنلە دېسە، ھەر بىر ئىرېلاندىيەلىكنىڭكى ئۆزىنىڭ قىلالايدىغان نۇرغۇن ئىشلىرىنىڭ بارلىقىنى دەپ ئۆتتۈم.
ئىرېلاندىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ قۇرغۇچىلىرىدىن نۇرىيە زەيدىن خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، روشەن ئابباس خانىمنىڭ نۇتقىنى ئاڭلاش ئۈچۈن ئىرېلاندىيەدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ يىراق يېقىن شەھەرلەردىن ئۇزۇن مۇساپىلەرنى بېسىپ پايتەخت دۇبلىنغا يېتىپ كەلگەنلىكىنى ۋە روشەن خانىمنىڭ نۇتۇقلىرىدىن ئىلھاملانغانلىقىنى تىلغا ئالدى.
شۇ روشەن ئابباسنى ئىرېلاندىيەگە كەلدى دەپ ھەممە ئۇيغۇرلار بەكلەم ھاياجانلاندۇق. بۈگۈنكى UCD، University College Dublin، دەيمىز. بۇ يەردىكى بىر شۇنداق ياخشى بىر University. ئۇ University غا بىزنىڭ سېناتورلار كەلدى، پولېتېشنلار، ئىنستېتيۇشندىكى پروفېسسورلار. ھەممەيلەن سۆزىنى ئاڭلاپ، شۇنچىلىك كۆڭلى يېرىم، بولۇۋاتقان ئىشنى بىلمىگەنلىرى بىلدى. بەزى بىز خەۋەر قىلغان دوستلار ئىككى-ئۈچ سائەتلىك يولنى ئاپتوبۇسى بىلەن، ماشىنا بىلەن يېتىپ كەپتۇ. روشەن ئابباس خانىمنىڭ بۇ قېتىملىق پائالىيەت قىلغان سۆزى ئىرېلاندىيەلىك كەڭ ئاممىنىڭ، خەلقنىڭ، ئۇيغۇرلىنىڭ داۋاسىغا بولغان كۆز قارىشىنى كۈچلەندۈردى، كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى قاتارلىق ئورۇنلارنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. بۈگۈنكى پائالىيەتتىن كېيىن بىز ئىرېلاندىيەدە ياشاياتقان ئۇيغۇرلىرىمىز تېخىمۇ ئىلھاملاندى، بىزنىڭ ئاۋازىمىزنى ئاڭلاتقان كەبى بولدى.

ئۇلارنىڭ مىللىي كىملىكى ۋە مەدەنىيىتىنىڭ قوغدىلىشى ئۈچۈن ياردەم قىلىشى، ئۇلارنىڭ ئىرېلاندىيەدە خاتىرجەم ياشىشىغا شارائىت ھازىرلاپ بېرىشى لازىم. ئۈچىنچىسى، ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئىرېلاندىيە خەلقىگە دەلىل ئىسپاتلىرى بىلەن كەڭ تونۇتۇشقا ئەھمىيەت بېرىشى كېرەك. ئىگىلىشىمىزچە، تۆتىنچى دېكابىر ئىرېلاندىيە پايتەختى دۇبلىنغا يېتىپ كەلگەن روشەن ئابباس خانىم

رۇشەن ئابباس خانىمنىڭ ئىرېلاندىيەدىكى بىر ھەپتىلىك پائالىيىتىنى دۇبلىندىكى ئامېرىكا ئەلچىخانىسى ئۇيۇشتۇرغان ۋە ساھىبخانلىق قىلغان. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەھبىرى رۇشەن ئابباس خانىمنىڭ ئىرېلاندىيە پايتەختى دۇبلىندا بەشىنچى دېكابىر ئېلىپ بارغان بىر قىسىم پائالىيەتلىرى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
مەلۇم بولۇشىچە، شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى ناملىق كىتاب ئىستانبۇلدىكى تەكلىماكان ئۇيغۇر نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنغان. بۇ كىتابتا شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى ھەققىدە يېزىلغان تارىخىي ئەسلىمىلەر ۋە چوڭ تىپتىكى ماقالىلەر ئورۇن ئالغان. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي خەۋەرنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. بۇ يىل، يەنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى قەشقەردە قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنىڭ توقسان يىللىق خاتىرە يىلىدۇر. تارىختىكى ئىككى قېتىملىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيەتلىرىنى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ھەر خىل ئۇسۇل شەكىللەردە خاتىرىلەپ كەلمەكتە. بۇ يىل شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ توقسان يىللىقى ۋە تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنىڭ يۈز يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى ناملىق كىتاب ئىستانبۇلدىكى تەكلىماكان ئۇيغۇر نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىندى. مەزكۇر كىتابنى نەشر قىلدۇرۇش ئىشى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق خىزمەت پىلانىغا كىرگۈزۈلگەن بولۇپ، بۇنىڭغا ئىستانبۇلدىكى تەكلىماكان ئۇيغۇر نەشرىياتىنىڭ مەسئۇلى ئابدۇجېلىل تۇران ئەپەندى مەسئۇل بولغان. ئابدۇجېلىل تۇران ئەپەندى تەرىپىدىن نەشرگە تەييارلانغان شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى ناملىق بۇ كىتاب بۇ يىللىق جۇمھۇرىيەت بايرىمىغا توغرىلاپ نەشر قىلىنغان. مەزكۇر كىتابتا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىللاردىكى شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابى ۋە ئۇنىڭ نەتىجىسىدە قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى ھەققىدە يېزىلغان تارىخىي ئەسلىمىلەر ۋە چوڭ تىپتىكى ماقالىلەرگە ئورۇن بېرىلگەن. مەزكۇر كىتاب بەش يۈز يەتمىش بەتتىن تەركىب تاپقان بولۇپ، كىتابقا شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى توغرىسىدا يېزىلغان ئون ئىككى پارچە ماقالە كىرگۈزۈلگەن. مەزكۇر كىتاب ھەققىدە سوئالىمىزغا جاۋاب بەرگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ كىتابنى نەشر قىلدۇرۇشتىكى مەقسەت ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى. دۇنيا قۇرۇلتىيى شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ توقسان يىللىقىغا ئاتاپ بۇ كىتابنى نەشر قىلدۇق. بۇنى نەشر قىلىشىمىزدىكى مەقسەت كېلىچەك ئەۋلادلىرىمىزغا بىزنىڭ ئۆتكەن تارىخلىرىمىزنى يورۇتۇپ بېرىش ئارقىلىق بۇنىڭدىن توقسان يىل ئىلگىرى بىر جۇمھۇرىيەت قۇرغانلىقىمىزنى، ئۇ ۋاقىتلار دۇنيادا جۇمھۇرىيەت ئىسمى بىلەن، جۇمھۇرىيەت تۈزۈمى بىلەن قۇرۇلغان دۆلەتلەرنىڭ ناھايىتى ئازلىقىنى، يەنى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ دېموكراتىك ئاڭ چۈشەنچىگە ئىگە بولغان بىر خەلق ئىكەنلىكىنى، بىزنىڭ مۇستەقىل جۇمھۇرىيىتىمىزنىڭ، دۆلىتىمىزنىڭ بولغانلىقىنى، بۇ قانداقتۇر چۆچەك ۋە ياكى غايىۋى نەرسە ئەمەس، رېئاللىقتا ياشىغان بىر رېئاللىق بولغانلىقلىرىنى خەلقىمىزگە بىلدۈرۈش، كېلىچەك ئەۋلادلىرىمىزغا يەتكۈزۈپ بېرىشىمىز كېرەك. شۇ مەقسەت بىلەن بۇنى نەشر قىلدۇق.
بۇ كىتابنى نەشرگە تەييارلىغان تەكلىماكان ئۇيغۇر نەشرىياتىنىڭ مەسئۇلى ئابدۇجېلىل تۇران ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، مەزكۇر كىتابنىڭ مەزمۇنى توغرىسىدا مۇنداق دېدى.
مەزكۇر كىتابقا ئەينى زاماندا شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىگە بىۋاسىتە قاتناشقان ياكى مەزكۇر ئىنقىلابقا شاھىت بولغان ئۇلۇغ زاتلارنىڭ ۋە پېشقەدەم ئىنقىلابچىلارنىڭ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى ھەققىدە يېزىپ قالدۇرغان ئەسلىمىلىرى ھەمدە ئاتاقلىق ئۆزبېك تارىخچىسى بايمىرزا ھېيىتنىڭ شەرقىي تۈركىستان تۈركىي مىللەتلىرىنىڭ دۈشمەن كۈچلەرگە قارشى مىللىي كۈرىشى ناملىق ماقالىسى كىرگۈزۈلگەننىڭ سىرتىدا، ئۆلكە تارىخى، تۈركىستان تارىخى، تۈركىستان پاجىئەسى قاتارلىق كىتابلارنىڭ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك قىسىملىرى تاللاپ كىرگۈزۈلگەن. كىتابقا كىرگۈزۈلگەن ئەسلىمىلەر ئەينى ۋەقە ھەققىدە، شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى ھەققىدە ئايرىم-ئايرىم مۇئەللىپلەر تەرىپىدىن يېزىلغان ئەسلىمىلەر بولغاچقا، نۇرغۇن ۋەقەلىكلەر تەكرارلانغان بولسىمۇ، بىز ئەسەرلەرنى قىسقارتماستىن، ئۆزگەرتمەستىن ئەينەن ئېلان قىلدۇق. ئاخىرىدا شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنىڭ توقسان يىللىقىغا ئاتاپ بىر كىتاب چىقىرىپ، شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى نامىغا بىر ئابىدە تىكلەش ۋە تەتقىقاتچىلار ھەمدە كەلگۈسى ئەۋلادلارغا بىر مەنبە سوۋغات قىلىشقا تەشەببۇس قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئىساغا رەھمەت ئېيتىمەن.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئىسا ئەپەندى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ سەكسەن يىللىقى بولىدىغانلىقىنى، بۇ مۇناسىۋەت بىلەن مەخسۇس كىتاب نەشر قىلدۇرىدىغانلىقى، ۋە ھەر خىل خاتىرىلەش پائالىيەتلىرىنى ئۇيۇشتۇرىدىغانلىقىنى، بولۇپمۇ بۇ خىل تارىخىي كىتابلارنى نەشر قىلدۇرۇشقا زور ئەھمىيەت بېرىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
بىز يالغۇز شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنىڭ توقسان يىللىقىنى ئەمەس، ئالدىمىزدىكى يىلى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ سەكسەن يىللىقى بولىدۇ. مۇشۇنىڭغا ئوخشايدىغان تارىخىي ۋەقەلىرىمىز، تارىخىي يىللىرىمىز، خەلقىمىز قۇرغان دۆلەتلەر، تارىخىي شەخسلىرىمىز ھەققىدە بۇلارنى توپلاپ نەشر قىلىپ، بۇنى بىر تارىخقا قالدۇرۇپ قويۇشىمىز كېرەك، مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردا ۋەتىنىمىزدە خىتاي ھۆكۈمىتى قىسمەن بولسىمۇ بىراز نەشرىيات ئەركىنلىكى يول قويۇپ، بۇ مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى بولسۇن، قىرىق تۆتىنچى يىلى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى بولسۇن، بۇ چاغدا شىنجاڭ تارىخىي ماتېرىياللىرى دېگەن بۇ تارىخ ماتېرىياللىرىدا بۇ ھەقلەردە خېلى كۆپ ماقالىلەر يېزىلغان. ئەمما بۈگۈن بۇ ماقالىلەرنىڭ، بۇ كىتابلارنىڭ ھەممىسىنى كۆيدۈرۈپ تاشلاپ، ئۇيغۇر خەلقىگە ئائىت بولغان پۈتۈن تارىخ ئىزلىرىنى يوق قىلىشقا تىرىشىۋاتىدۇ. دېمەك، بۇنى بىز پەقەت چەت ئەللەردە ساقلاپ قالالايمىز. كېيىنكى ئەۋلادلىرىمىزغا مۇشۇ روھنى، مۇشۇ تارىخنى بىز قالدۇرۇپ كەتكەن ۋاقتىمىزنىڭ ئۆزىدە بىزنىڭ دۆلەت قۇرۇش، جۇمھۇرىيەت قۇرۇش ئارزۇيىمىزغا ۋارىسلىق قىلغان بولىمىز. بۇنى ۋە ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن، بۇ تارىخلىرىمىزنى ياخشى بىلىشىمىز كېرەك. شۇنىڭغا بۇنى توقسان يىللىق ئاتاپ بۇ كىتاب نەشر قىلدۇق ۋە ئالدىمىزدىكى ۋاقىتلاردا يەنە رەسىملىك شەكىلدە بىزنىڭ تارىخىي شەخسلىرىمىزگىمۇ ئاتاپ كىتاب ۋە كىتابچىلارنى نەشر قىلىپ پۈتۈن خەلقىمىزنى بۇ تارىخلىرىمىزنى ئۇنتۇماسلىققا، ياشىتىشقا چاقىرىمىز.
ئۇنىڭدىن باشقا، خوتەن ئىسلام ھۆكۈمىتى ناملىق كىتاب بۇ يىل ئەتىيازدا ئىستانبۇلدا يورۇق كۆرگەن ئىدى. مەزكۇر كىتاب خوتەن ئىسلام ھۆكۈمىتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ توقسان يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن نەشر قىلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭدا خوتەن ئىنقىلابى ھەققىدە يېزىلغان ئەسلىمىلەر، مەنبەلەر ۋە ئەڭ يېڭى تەتقىقات نەتىجىلىرى كىرگۈزۈلگەن. مەزكۇر كىتاب ئۈچ يۈز سەكسەن ئىككى بەتتىن تەركىب تاپقان بولۇپ، كىتابقا خوتەن ئىسلام ھۆكۈمىتى توغرىسىدا يېزىلغان ئون بىر پارچە ئەسلىمە ۋە ماقالە كىرگۈزۈلگەن. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئافغانىستاندىكى تالىبان ھۆكۈمىتىنىڭ بېيجىڭغا تەيىنلەنگەن باش ئەلچىسىنى كۈتۈۋېلىشى دىققەت قوزغىماقتا. بۇ ئىككى ھاكىمىيەت ئارىسىدىكى يېقىن مۇناسىۋەت رەسمىي دىپلوماتىك ئالاقىگە ئايلىنالامدۇ؟ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر.
ئۆتكەن جۈمە كۈنى يەنى بىرىنچى دېكابىر كۈنى تالىبان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ بېيجىڭغا تەيىنلىگەن باش ئەلچىسىنى رەسمىي كۈتۈۋالغانلىقىنى جاكارلىغان ئىككى تەرەپ بۇنىڭ ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىدە ئېچىلغان مۇھىم سەھىپە بولغانلىقىنى بىلدۈرگەن تالىبانلار ھۆكۈمىتى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتىدىن قارىغاندا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى كۈتۈۋېلىش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى خوڭ لېي تالىبانلار ھۆكۈمىتى بېيجىڭغا ئەۋەتكەن باش ئەلچى ئەسەدۇللا بىلال كەرىمىنىڭ قولىدىن باش ئەلچىلىك خېتىنى تاپشۇرۇۋالغان خوڭ لېي ئەسەدۇللا بىلال كەرىمىنىڭ بېيجىڭغا كېلىشىنى بېيجىڭ بىلەن كابۇلنىڭ ئىجابىي مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتىش ۋە كېڭەيتىش يولىدىكى مۇھىم قەدەم دەپ كۆرسەتكەن ئامېرىكا بايدىن ھۆكۈمىتى ئافغانىستاندىن ئەسكەر چېكىندۈرۈپ چىققاندىن كېيىن، تالىبان قوراللىق كۈچلىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئافغانىستاندا يىگىرمە يىلدىن ئارتۇق ھۆكۈم سۈرگەن دېموكراتىك ھۆكۈمەتنى ئاغدۇرۇپ تاشلاپ، ئافغانىستاننىڭ ھاكىمىيىتىنى تارتىۋالغان ئىدى. تالىبان ھاكىمىيىتى ھازىرغىچە ھېچقانداق بىر دۆلەتنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشەلمىگەن بولسىمۇ، ئەمما بۇ يىل توققۇزىنچى ئايدا تۇنجى بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتى كابۇلغا باش ئەلچىسىنى ئەۋەتكەن. تالىبان دائىرىلىرىمۇ ئۇنى زور داغدۇغا بىلەن كۈتۈۋالغان ئىدى. ئىككى تەرەپ ئارىسىدىكى بۇ بېرىش كېلىش خىتاي ھۆكۈمىتى ئافغانىستاندىكى تالىبان ھاكىمىيىتىنى دىپلوماتىيە جەھەتتىن قوبۇل قىلدىمۇ دېگەن سوئالنى پەيدا قىلغان بىراق ھازىرغا قەدەر خىتاي دائىرىلىرى تېخى تالىباننىڭ خىتايغا ئەۋەتكەن ئەلچىسىنى قوبۇل قىلغانلىقى توغرىلىق رەسمىي بايانات بەرمىگەن تۈركىيە ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ دېيىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تالىبان ئەلچىسىنى قوبۇل قىلىشى ئۇنىڭ

ئەمما ئەمەلىي جەھەتتە خىتاي تالىبان ھاكىمىيىتى بىلەن خېلى چوڭقۇر بىر مۇناسىۋىتى بار. تالىبان گۇرۇپپى تېخى ھاكىمىيەتنىڭ بېشىغا كەلمەستىن ئەۋۋەل خىتاي تالىبان بىلەن كۆرۈشۈپ، قوبۇل قىلىپ، بولۇپمۇ خىتاينىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى تەرەپتىنمۇ قوبۇل قىلغان. ۋە تالىبانمۇ مۇشۇ كابۇلغا بېسىپ كىرگەن چاغدىمۇ خىتايدەك بەزى دۆلەتلەرمۇ مۇشۇ كابۇلدىن كەتكىنى يوق، يەنى بۈيۈك ئەلچىلىكنى، كونسۇلخانىنىمۇ يېپىۋەتكىنى يوق. ھازىرغىچە بۇ كونسۇلخانا ئىشلەۋاتىدۇ. دېمەككى ئەمەلىي جەھەتتە يەنى بۇ دىپلوماسى مۇناسىۋىتىنى داۋام قىلدۇرۇۋاتىدۇ دېگەن گەپ ئەمما قائىدىگە قارىغان چاغدا ئۇنى تېخى قوبۇل قىلغىنى بولمىغاچقا دۇنياغىمۇ ئاسان جاۋاب بېرەلەيدۇ مەن ئۇنى قوبۇل قىلمىغان دەپ تالىبان جەھەتتىن قارايدىغان بولساق بۇ بىر خىل قوبۇل قىلىنىش ئەمدى ئۇلار ئەمەلىي تەرەپنى قارىغاچقا بۇ بىر قوبۇل قىلىنىش دەيدۇ. خىتاي ئەمدى خەلقئارادىكى بەزى بېسىملارغا، بەزى تەنقىدلەرگە قارشى مۇشۇنداق ئۇسلۇبنى ئىشلىتىپ بىر ئويۇن ئويناپ كېلىۋاتىدۇ. دەرۋەقە خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىرغىچە تالىبان كونتروللۇقىدىكى ئافغانىستان ھۆكۈمىتىنى رەسمىي ئېتىراپ قىلمىغان ۋە دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتمىغان بولسىمۇ، ئەمما ئافغانىستانغا توختىماي ۋەكىللەر ئۆمىكى ئەۋەتىپ، تۈرلۈك ئىقتىسادىي كېلىشىملەرنى تۈزمەكتە. تېخى بۇ يىل بەشىنچى ئايدا خىتاي ئافغانىستان پايتەختى بىلەن ئۇيغۇر ئېلىنىڭ مەركىزى ئۈرۈمچى ئارىسىدا ھەر چارشەنبە كۈنى بىۋاسىتە ئۇچىدىغان ھاۋا قاتنىشىنى يولغا قويغان ئىدى. ئامېرىكا كور تەتقىقات مەركىزىنىڭ قۇرغۇچىسى دوكتور ئاندرېس كورنىڭ دېيىشىچە، تالىباننىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بولغان ئالاقىسى قويۇق ھەم ئۇزۇن مۇددەتلىك بولۇپ، ئۇنى بۇ قوراللىق رادىكال گۇرۇپپىنىڭ ئۇزۇن يىللىق قوللىغۇچىسى دېيىشكە بولىدىكەن.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تالىبانلار بىلەن بولغان ئالاقىسى ئۇزۇندىن بۇيان داۋاملىشىپ كەلمەكتە. ئۇلار تالىبانلارنى ۋە پاكىستاندىكى باشقا تېررورلۇق گۇرۇپپىلىرىنى يېقىندىن قوللاپ كەلمەكتە. خىتاينىڭ تالىبانلار بىلەن نېفىت ۋە باشقا مىنېرال ماددىلار سودىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان مۇھىم سودا ئالاقىلىرى بار. خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر تالىبانلار كونتروللۇقىدىكى ئافغانىستان ھۆكۈمىتىنى رەسمىي يوسۇندا ئېتىراپ قىلىش ئۈچۈن قەدەممۇ قەدەم ئىلگىرىلەۋاتىدۇ. بىلگىنىڭىزدەك، ئۆتكەن يىلى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى شەخسەن ئۆزى تالىبانلار ھۆكۈمرانلىقىدىكى ئافغانىستاننى ئوچۇق- ئاشكارا زىيارەت قىلدى، ئارقىدىن خىتاي ئەلچىسىنى ئەۋەتتى. ئەمدىلىكتە تالىباننىڭ ئەلچىسىنى بېيجىڭ كۈتۈۋالدى. يەنى خىتاي دائىم قىلغىنىدەك قەدەممۇ قەدەم ئاستا- ئاستا بۇ تېررورلۇق تەشكىلاتنى ئېتىراپ قىلىشنىڭ يولىنى مېڭىۋاتىدۇ.
رادىكال ئىسلامچىلار دەپ بىلىنىدىغان بۇ تالىبانلار ھاكىمىيىتى بىلەن ئۇيغۇر ئېلىدا دىنىي ئەسەبىيلىككە زەربە بېرىش نامى ئاستىدا ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئەقىدىلىرىگە ئەڭ ئېغىر زەربە بېرىۋاتقان دىنسىز خىتاي كومپارتىيىسى ھاكىمىيىتى ئارىسىدىكى بۇ يېقىن مۇناسىۋەت كۆزەتكۈچىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغاپ كەلمەكتە ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ باشلىقى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ ئىدىيە جەھەتتىن بىر بىرىگە پۈتۈنلەي زىت بولغان بۇ ئىككى ھاكىمىيەت ئارىسىدىكى يېقىنلىقنى مەنپەئەتتىن باشقا نەرسىنىڭ چۈشەندۈرۈپ بېرەلمەيدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى.
بۇ ئىككى ھاكىمىيەتنىڭكى ئورتاقلىشىشى مېنى بەك ھەيران قالدۇرىدۇ. بولۇپمۇ خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسى ئۆزىنىڭكى ئىدىيەسى دىنسىز، پۈتۈن دىنلارغا ئۇرۇش ئاچقان، قاراش قىممىتى مۇستەبىتلىك، ھېچقانداق باشقا مىللەتلەرگە، باشقا دىنلارغا ياشاش پۇرسىتى بەرمەيدىغان مۇشۇنداق بىر ھاكىمىيەت، بولۇپمۇ شەرقىي تۈركىستاندا ئىسلام دىنىغا ئۇرۇش ئېچىپ، قۇرئانى كېرىملەرنى كۆيدۈرگەن، مەسچىتلەرنى يىققان، مىليونلىغان ئۇيغۇر مۇسۇلمان بالىلىرىنى ئاتېئىست قىلىپ، كوممۇنىست قىلىپ تەربىيەلەۋاتقان ۋە بىر پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى دىنسىز بىر ئاتېئىست كومپارتىيە ئەزاسى ۋە خىتاي مىللىتىگە ئايلاندۇرۇشقا تىرىشىۋاتقان بىر رېجىم ئەمدىلىكتە تالىبان بولسا دىنىي ئاشقۇنلۇقى ناھايىتى يۇقىرى ھەتتا بۇ تالىبان ھۆكۈمىتى ھېچقانداق بىر مۇسۇلمان دۆلەتلەر تەرىپىدىن ئافغانىستان خەلقىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ دەپ ئېتىراپ قىلىنمىغان مۇسۇلمانلار تەرىپىدىن مۇسۇلمانلار دۆلەت تەرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنمىغان مۇشۇنداق بىر رېجىم ئۆزىنىڭكى قاراش قىممىتىنى ئۆزىچە مەن بۈتۈن مۇسۇلمان دۇنياسىنىڭكى ئەمىرۇل مۆمىنىن دەيدۇ مۇسۇلمانلارنىڭ مۆمىنلارنىڭ ئەمىرىمەن دەپ بۇنىڭ باشلىقى مۇشۇنداق بىر ئىددىئاسى بار بولغان ۋە ئۆزىنىڭكى بايرىقىغا لا ئىلاھە ئىللاللا دەپ يازغان ۋە بۈتۈن قاراش قىممەتلىرىنى ئىسلام دىنىدىن ئالدىم دەپ ئىددىئا قىلىۋاتقان بىر رېجىم چېگرىنىڭ ئۇ تەرىپىدە شەرقىي تۈركىستاندا قۇرئانلارنىڭ كۆيدۈرۈلۈشىگە كۆز يۇمغان، مەسچىتلەرنىڭ يىقىلىشىغا كۆز يۇمغان، قەبرىستانلىقلارنىڭ ۋەيران قىلىۋېتىشىغا ھېچ ئېتىبار قىلمىغان ۋە بىر خەلقنىڭكى دىنىي ئەركىنلىكى دەپسەندە قىلىنىپ ئېرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقان ئېلىپ بېرىلىۋاتقان مۇشۇنداق بىر ھادىسىگىمۇ پىسەنت قىلماستىن بۇ خىتاي كومپارتىيەسى بىلەن بىر ئۈستەلدە ئولتۇرۇپ ئىتتىپاقلارنى تۈزۈپ ئۆزىنىڭكى قاراش ئېتىقاد پرىنسىپلىرىدىن ۋاز كېچىپ، ئۆزىنىڭكى مەنپەئەتى ئۈچۈن بۇ دىپلوماتىك مۇناسىۋەتنى ئورناتتى دەپ قارايمەن. ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رايوندىكى ستراتېگىك مەنپەئەتلىرىنى كۆزدە تۇتۇپ، تالىبانلارنى ئۆزىگە تارتىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى. تالىبان ھاكىمىيىتى بىلەن خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسىنىڭكى ئالاقە تۈزۈشتە بىر قانچە ئامىللار. بۇلارنىڭكى بىرسى بۇ ئافغانىستاننىڭكى شەرقىي تۈركىستانغا چېگراداش بولۇشى ۋە بىزنىڭكى مەيلى مەدەنىيەت دىن ئېتىقاد جەھەتتە ۋە جۇغراپىيە جەھەتتە بەك يېقىن خىتاي كوممۇنىست رېجىمى بۇ تالىبانلاردىن ئۆزىنىڭ ئېتىقادىنى قوغداش ئۈچۈن بۇ يەرگە كىرىپ قالمىسۇن بۇ تالىبانلارنى ئۆز ۋاقتىدا ئالداپ بۇنى ئۆزىمىزنىڭكى تەرىپىمىزگە ئېلىۋالايلى دېگەن باھانە بىلەن بۇنى تىرىشىپ كېتىپ بارىدۇ ئىككىنچىسى بولسا ئافغانىستاندىكى خام ماددىلارنىڭكى مەيلى يەر ئاستى يەر ئۈستى خام ماددىلارغا مول بولغانلىقى خىتاي بۇ يەرگە مەبلەغ سېلىش ئارقىلىق ئافغانىستانلىقلارغا پارىخورلۇقنى ئۇلارنى ئىقتىسادىي مەنپەئەت بىلەن ئۆزىگە باغلاشنى شۇنداقلا بۇ ئافغانىستاننى ئۆز چاڭگىلىغا ئېلىۋېلىش ئۈچۈن بۇ يولنى تۇتۇقلۇق ئۈچىنچىدىن خىتاي بىر يول بىر بەلباغ پروژېكتى يەنى بىڭتۈەننىڭكى خەلقئارا ۋېرژىنى بولغان بۇنى ئەمەللەشتۈرۈشتە ئافغانىستاندىن ئاتلاپ ئۆتەلمەيدۇ. مۇشۇ پروژېكتنى، بىر يول، بىر بەلباغ پروژېكتنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن بۇ ئافغانىستاننى چاڭگىلىغا ئېلىۋېلىشقا تىرىشىۋاتىدۇ. دوكتور ئەندېرس كور خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ بۇنداق ۋەزىيەتكە خاتىمە بېرىشى لازىملىقى، جۈملىدىن تالىبانلار ۋە شۇنىڭغا ئوخشايدىغان رەزىل ھاكىمىيەتلەرنى قوللاپ كېلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ جازاسىز قالماسلىقى لازىملىقىنى ئېيتتى. خىتاي ھۆكۈمىتى رەزىل كۈچلەرنى قوللاپ كېلىۋاتىدۇ، ئۇلار ئىنسانلارنى ئۆلتۈرىدۇ، كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىدۇ. بۇ ھاكىمىيەتلەر خەلقئارا ئورگانلاردا بىر بىرىنىڭ دەپسەندىچىلىكلىرىنى قوللىشىدۇ، بىر بىرىنى قوغدىشىدۇ. ئەگەر خىتاينىڭ تالىباننى، روسىيەنى،

ۋە ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقتا سۈكۈتتە تۇرۇۋېلىشقا كۆندۈرۈشى خۇددى باشقا ئىسلام دۆلەتلىرىنىڭ ھەتتا ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىدە كۆزىنى يۇمۇۋېلىشىغا ئوخشايدىغان بولۇپ بۇلارنىڭ ھەممىسى خىتاينىڭ بۇ دۆلەتلەر بىلەن بولغان قويۇق تىجارىي ۋە سىياسىي ئالاقىسىغا چېتىلىدىكەن